ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ເດືອນພຶດສະພາຂອງທ່ານ ຣີເຊັບ ຕາຢິບ ເອີດວນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳເທີກີຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມສຳພັນກັບຜູ້ນຳຂອງຕາເວັນອອກກາງ ໂດຍປະຖິ້ມນະ ໂຍບາຍການແຂ່ງຂັນເພື່ອພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນພາກພື້ນຄືນໃໝ່ ນັ້ນແມ່ນທັດສະນະຂອງທ່ານ ມຸສຕາຟາ ໄອດິນ ຈາກສະຖາບັນພົວພັນສາກົນຂອງເທີກີ ທ່ານ ມຸສຕາຟາ ໄອດິນ ກ່າວເປັນພາສາ ອັງກິດວ່າ ເທີກີໄດ້ພະຍາຍາມປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຂອງຕົນ ຄືນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະ ນະໂຍບາຍລະດັບພາກພື້ນ ປະທານາທິບໍດີ ເອີດວນ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເທີກີ ໄດ້ສ້າງສະພາບ ແວດລ້ອມເພື່ອເຈລະຈາກັບສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣດສ໌ ຊາອຸດີອາຣາເບຍ ອິສຣາເອລ ແລະ ປັດຈຸບັນແມ່ນອີຈິບ ການລະເບີດຂຶ້ນຂອງສົງຄາມອິສຣາເອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ເຫັນທ່ານ ເອີດວນ ສະໜັບສ ະໜູນກຸ່ມຮາມາສຢ່າງໜັກແໜ້ນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນການຮັກສາຖານທາງສາສະໜາຂອງທ່ານ ຕະຫຼອດຈົນເຖິງການເອົາບົດບາດສະໜັບສະໜູນຊາວອາຣັບ ມັນເປັນຈຸດ ຢືນທີ່ໄດ້ຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວໃນການສ້າງສາຍສຳພັນກັບອິສຣາເອລໃນກ່ອນໜ້ານີ້ ແຕ່ຄວາມຫວັງຂອງທ່ານ ເອີດວນ ໃນການເປັນຜູ້ນຳໃນພາກພື້ນ ເບິ່ງຄືວ່າຈະພັງລົງ ໂດຍກາຕາ ແລະ ອີຈິບ ຮັບບົດບາດ ເປັນຜູ້ນຳໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໄກ່ເກ່ຍຄວາມຂັດແຍ່ງນັ້ນ ທ່ານ ອິລຮານ ອຸສເກລ ນັກວິເຄາະດ້ານການພົວພັນສາກົນ ໄດ້ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດຜ່ານທາງຊູມວ່າ The Gaza crisis ວິກິດການເຂດກາຊາ ສະແດງໃ ຫ້ເຫັນຄວາມອ່ອນແອທາງດ້ານການທູດຂອງເທີກີຢູ່ທີ່ນີ້ ຄວາມອ່ອນແອນຳມາເຊິ່ງຄວາມອ່ອນແອຫຼາຍຂຶ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ຍິ່ງທ່ານເປັນຈຸດສູນກາງຂອງຄວາມສົນໃຈໃນທາງດ້ານການທູດໜ້ອ ຍລົງ ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດທີ່ພວກເຂົາສົນໃຈທ່ານ ກໍຈະໜ້ອຍລົງເທົ່ານັ້ນ ວໍຊິງຕັນ ເຊັ່ນດຽວກັນ ກໍກີດກັນອັງກາຣາໃນການໄກ່ເກ່ຍ ໂດຍໄດ້ແນຄວາມສົນໃຈໄປທີ່ອ່າວເປີເຊຍແທນ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າ ງບັນດາປະເທດພັນທະມິດເນໂຕ ຍັງສືບຕໍ່ເຄັ່ງຕຶງກ່ຽວກັບຄວາມຊັກຊ້າຂອງເທີກີ ໃນການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັນທະມິດທາງທະຫານຂອງສະວີເດັນ ແຕ່ທ່ານ ເອີດວນ ໄດ້ປະສົບຜົນ ສຳເລັດໃນການປັບປຸງສາຍພົວພັນກັບກຣີສ ທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງໃນປະຫວັດສາດ ໂດຍຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະປັບປຸງສາຍພົວພັນ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນເດືອນທັນວາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງເອເທນ ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍສາຍພົວພັນລະຫວ່າງເທີກີ ແລະ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແຕ່ຄວາມກັງວົນຂອງ EU ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດຂອງເທີກີ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ໂດຍນັກວິຈາ ນທີ່ກ່າວຫາທ່ານ ເອີດວນ ວ່າໃຊ້ອຳນາດໃໝ່ຂອງທ່ານ ເພື່ອການຍົກລະດັບການປາບປາມຜູ້ທີ່ເຫັນຕ່າງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ປະທານາທິບໍດີກ່າວຫາວ່າ ຄຸກຄາມການປົກຄອງຂອງທ່ານ

ນີ້ແມ່ນຈຸດຈົບຂອງເລື່ອງນີ້ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງຖືກບີບໃຫ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ແຄບຫຼາຍທາງດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ຂະນະທີ່ທ່ານ ເອີດວນ ກຳລັງແນເປົ້າໃສ່ສານລັ ດຖະທຳມະນູນຂອງເທີກີ ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ສານດັ່ງກ່າວທຳລາຍອຳນາດເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ ເຊິ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະແຍກອັງກາຣາ ຈາກພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ແຕ່ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງຄວ າມສຳຄັນທາງຍຸດທະສາດຂອງເທີກີ ຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ກຳລັງມີຄວາມວຸ້ນວາຍ ນັກວິເຄາະຄາດຄະເນວ່າ ທຸກຝ່າຍຈະພະຍາຍາມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານ ເອີດວນ ຈະຍັງຢູ່ໃນອຳນາດຕໍ່ໄປອີກ ຫຼາຍປີຂ້າງໜ້າ ອາດນະສັກ VOA